ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຳວ່າ ກິນແບບໃດຮ່າງກາຍກໍເປັນແບບນັ້ນ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ມີຄວາມຈິງ ເພາະທຸກຄົນຕ່າງກໍຊອກຫາອາຫານດີໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ອາຫານທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າດີນັ້ນ ບາງຄັ້ງກໍ ບໍ່ດີສະເໝີໄປ ເພາະອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ມີອາຫານຈຳພວກໜຶ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນອາຫານທີ່ແຊບຖືກປາກ ມີຄ່າຈຳນວນສານ ອາຫານສູງ ແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍປານໃດ ເພາະເສັ້ນໃຍພືດ ແລະ ວິຕາມິນຖືກກຳຈັດອອກໄປເກືອບໝົດແລ້ວ ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນອາຫານປະເພດນີ້ເປັນປະຈຳ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສົມບູນ ສ່ວນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ກິ ນເປັນປະຈຳ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເຫື່ອບໍ່ມີແຮງ ຖ້າກິນຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍອີກດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າວ່າ ອ້າວ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນນາ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ຊະນິດທ ຳອິດກໍຄືນ້ຳຕານ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່ານ້ຳຕານທີ່ຢູ່ໃນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມນັ້ນມີຫຼາຍປານໃດ ນ້ຳອັດລົມໜຶ່ງແກ້ວມີນ້ຳຕານ 11 ບ່ວງຊາ ແຕ່ລະມື້ທ່ານດື່ມນ້ຳອັດລົມຈັກແກ້ວ ກະແລັມໜຶ່ງກ້ອນມີນ້ຳຕານ 8 ບ່ວງຊາ ກະແລັມໝາກກ້ວຍທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Banana Split ໜຶ່ງຖ້ວຍມີນ້ຳຕານ 25 ບ່ວງ ຂະໜົມເຄັກຊັອກໂກແລັດໜຶ່ງກ້ອນມີນ້ຳຕານ 15 ບ່ວງຊາ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງກິນນ້ຳຕານໃນຮູບແບບອື່ນໆເຊັ່ນ ແຈ່ວກິນສົ້ມ ແລະ ອາຫານຫວານອື່ ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ຢ່າລືມວ່າ ນ້ຳຕານໜຶ່ງບ່ວງຊາໃຫ້ປະລິມານແຄລໍຣີ 20 ແຄລໍຣີ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືອາຫານວ່າງ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຈຳນ ວນຫຼາຍປະປົນຢູ່ໃນອາຫານປະເພດນີ້ ການກິນອາຫານວ່າງ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົາ ອາຫານແຕ່ລະຄາບຄວນຫ່າງກັນ 5 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ລະ ບົບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ ອາຫານວ່າງມັກຈະມາພ້ອມກັບເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ມີສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ອາຫານສ່ວນຫຼາຍທີ່ຄົ ນເຮົາຜະລິດຂຶ້ນມາໃຫ້ບໍລິໂພກຈະມີນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂະໜົມຫວານ ມັນ ເຄັມ ຂະໜົມເຫຼົ່ານີ້ ຄືອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ອາຫານກຸ່ມນີ້ໃຫ້ປະລິມານຫຼາ ຍ ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງໂລກພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂະໜົມ ຫຼື ອາຫານວ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນນີ້ເ ທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບອື່ນໆເຊັ່ນ ຜັກ ໝາກໄມ້ທີ່ເຮົານຳເອົາມາຈືນ ຫຼື ອົບແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານເສຍໄປ ຕົວຢ່າງ ໝາກມ່ວງ ໝາກມ່ວງມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານ ແຕ່ເມື່ອນຳເອົາມາດອ ງກໍຈະມີການເພີ່ມນ້ຳຕານ ຫຼື ໃສ່ສານກັນບູດ ແລະ ສານອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກການໝັກດອງ ຕໍ່ມາກໍຄື ໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແລະ ມື້ນີ້ກໍຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ອີ ກ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ເມື່ອເຮົາເອົາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານໃນຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນມາປຽບທຽບ ກໍຈະເຫັນວ່າໄຂມັນມີປະລິມານພະລັງງານຫຼາຍກວ່ານ້ຳຕານ 2 ເທົ່າ ໄຂມັນ 1 ກຼາມ ໃ ຫ້ພະລັງງານ 9 ແຄລໍຣີ ສ່ວນນ້ຳຕານຈະໃຫ້ພະລັງງານພຽງແຕ່ 4 ແຄລໍຣີເທົ່ານັ້ນ ຢ່າລືມວ່າໄຂມັນເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕ່ຳ ແຕ່ມີພະລັງງານສູງ ອາຫານປະເພດໃນບ້ານເຮົາຜ່ານການຈືນ ຫຼື ຜັດ ຫຼື ປະສົມນ້ຳມັນໃນປະລິມານຫຼາຍ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນມີນ້ຳມັນຫຼາຍປານໃດ ເຊັ່ນ ແກງໄກ່ກໍຈະມີນ້ຳມັນຟູຢູ່ ອາຫານຈືນທຸກຊະນິດມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຍັງຢູ່ ໃນແປ້ງທີ່ເຮັດຂະໜົມ ແປ້ງພິດຊາ ນ້ຳສະຫຼັດ ແລະ ກະແລັມເປັນຕົ້ນ ແຕ່ອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດຈະມີໄຂມັນໜ້ອຍ ສະນັ້ນ ການກິນອາຫານແບບທຳມະຊາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ປັນຫາຢູ່ທີ່ ວ່າເຮົາມັກເອົາຜັກມາຂົ້ວ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຂົ້ວຜັກບົ້ງ ແລະ ທອດເຕົ້າຫູ້ ອາຫານທີ່ໃຫ້ແຄລໍຣີຕ່ຳຈະກາຍເປັນອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີສູງທັນທີເມື່ອເຮົາເອົານຳມາທອດ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ ຮ່າງກາຍຈຳພວກແປ້ງຂາວ ແລະ ຂະໜົມຕ່າງໆ ມັກຈະມີໄຂມັນຫຼາຍ ຫຼື ປະສົມນ້ຳຕານຫຼາຍ ສະຫຼຸບງ່າຍໆກໍຄື ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວນຫຼີກລ່ຽງ ໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄ ມ້ ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ທອດຈະດີກວ່າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຕະຫຼອດໄປຂອງທ່ານ ມື້ນີ້ເວລາໝົດລົງອີກແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ມີແຕ່ຂອງດີໆ ຕັ້ງແຕ່ປາງປະຖົມເຄົ້າ ເພິ່ນວ່າມີຄົນເຖົ້າຄືບິດາເທວະລາດ ໃນຄຳພີເອີ້ນພຣະເຈົ້າສະໄໝເຄົ້າເກົ່າເດີມ ຈຶ່ງແລກເລີ່ມມີຫຼາຍຊື່ຫຼາຍສຽງ ມີຫຼາຍນາມມະຍົດທີ່ໝູ່ຄົນເຮົາເອີ້ນ ເພິ່ນນັ້ນລົງມາ ສ້າງເມືອງຄົນມະນຸດໂລກ ມີແຕ່ຄວັນໄງ່ກຸ້ມ ຄວັນກົ້ວໝອກກົວ ເພິ່ນເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າອອກຫົວຄິດປັນຍາ ຈຶ່ງໄດ້ອະທິຖານນົບໃຫ້ໂລກຄົນມີພ້ອມ

ສອງຜົວເມຍກໍຍອມເອີ ສິທຳຕາມໝົດທຸກຢ່າງ ພຣະອົງຈຶ່ງສືບສ້າງປູກກົກໄມ້ສວນນີ້ຫັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ລັ່ນອອກປາກວາຈາ ໃຫ້ມັນມີສີສຸກຈຶ່ງຄ່ອຍກິນມ່ວນພ້ອມ ຢ່າໄດ້ຍອມໄປຕາມເລກະໂລເລ ໄປກິນກ່ອນ ຮອດກຳ ນົດຮຽບຮ້ອຍພຣະອົງເຈົ້າຈຶ່ງສິມາ ສອງອ່ອນຫຼາຍຈຶ່ງຂານຮັບວ່າເອີໆ ພຣະອົງເລີຍສະເດັດຂຶ້ນເມືອເມືອງຟ້າ ນັບວ່າເຈັດວັນໄດ້ພຣະອົງມາສ້າງໂລກ ສັບພະສິ່ງພ່ຳພ້ອມ ພຣະອົງສ້າງໃຫ້ໝູ່ຄົນ ຍັງບໍ່ພົ້ນສ າວນາດນົງຄານກະເລີຍຖືກພະຍາມານຍົວະໃຫ້ກິນຜົນໄມ້ ມັນກໍເລີຍທຳໃຫ້ຄຳສັນຍາສູນເສື່ອມ ລະຫວ່າງຄົນກັບພຣະເຈົ້າກໍເລີຍເສົ້າເສື່ອມສູນ ໂລກກິ້ງວຸ້ນຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອຄຳສອນ ແຕ່ອົງເຢໂຮວາຍັງຮັກຄົ ນເຫຼືອລົ້ນ ເຖິງສິແນມເຫັນຊົນມີຄວາມຜິດແສນອະນາດ ເພິ່ນຍັງອາດລະໃຫ້ອະໄພພ້ອມກູ້ສູ່ແນວ ຍັງບໍ່ແລ້ວຍັງບອກຮີດຄອງທຳ ນຳແສງພາຄົນເດີນໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນກ້າວ ອອກແຮງງານຍັງຫັ້ນເຮົາມີ ຄວາມຫວັງຕັ້ງຄວາມເຊື່ອ ພະບັນຍັດອີກສາມສິບຂໍ້ທີ່ທ່ານວາງ ຢ່າໄດ້ອ້າງຊື່ພະອື່ນໃນໂລກາ ນອກຈາກອົງບິດາຊື່ດຽວທີ່ເຮົາອ້າງ ຢ່າໄດ້ພາກັນສ້າງ ແລະ ວາງໃຈຮູບເຄົາລົບ ຢ່າໄດ້ໄປນົບໄຫວ້ຂອງສ້າງ ເຄື່ອງທຽມ ເພິ່ນຈຶ່ງສ້ຽມໃຫ້ເຄົາລົບບິດາ ທັງມານດາຜູ້ທີ່ມີພະຄຸນລົ້ນ ຢ່າຂ້າຄົນສາລະເດ້ຄືຂອງຫຼິ້ນ ຢ່າມີໃຈໂລບມາກຢາກສໍ້ໂກງເພື່ອນບ້ານ ໃຫ້ຫັນໜ້າຮັກແພງ ຢ່າກັ່ນແກ້ງໃຫ້ຜິດຈາກປະເວນີ ຢ່າລ່ວງເ ກີນຜົວເມຍ ຢ່າລວງພາງຄຳເວົ້າ ໃຫ້ຮັກສາວັນເຄົ້າສະບາໂຕວັນສ້າງໂລກ ຢ່າໄດ້ປະປ່ອຍຖິ້ມຂອງເຄົ້າເຄື່ອງມູນ ຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນມະນຸດລະສິນທຳ ນຳເອົາຄວາມມົວໝອງມາສູ່ໂລກາກວ້າງ ບໍ່ມີເອົາຫູຕັ້ງຟັງຄ ຳສອນສ້າງບາບ ເພິ່ນໝົດຄວາມຫວັງເລີຍມາໂທດພະເຈົ້າ ເປັນຫຍັງສ້າງໝູ່ຄົນ ເປັນຫຍັງບໍ່ໃຫ້ພົ້ນຄວາມທຸກທັງປວງ ເປັນຫຍັງມາມົວໝອງໂລດບໍ່ມີຍາມແລ້ວ ແນວວ່າໃນຕົວເຈົ້າບໍ່ມີທຳເປັນຮີດ ບໍ່ສຶກສາຄົ້ ນຄວ້າ ມີແຕ່ໄດ້ຢ່າງດຽວ ມີແຕ່ຄິດໂລບລ້ຽວເອົາຕົວລອດເປັນຈອມ ຄົນຢູ່ໃນໂລກາຈຶ່ງບໍ່ເຫັນທາງແກ້ງ ໃຫ້ຮັກແພງພາກັນສ້າງຄືດວງທຳບັນຊີກ່າວ ຢ່າກໍ່ເລື່ອງສ້າງລາວ ໃຫ້ມີໃຈຫໍ່ຫຸ້ມພົງເຊື້ອເຜົ່າພັນ ຢ່າ ແບ່ງຊັ້ນຄົນທຸກມີຈົນ ໃຫ້ທຸກຄົນມີຮັກແບ່ງປັນກູນເກື້ອ ຄືຜູ້ໃດມີເສື້ອກະສອງຜືນໃຫ້ປັນແບ່ງ ຜູ້ຂາດເຂີນແທ້ໆຍອມໄວ້ຮັບເອົາ ຢ່າກ່າວເວົ້າຄວາມເທັດບໍ່ມີຈິງ ໃຫ້ມີການໜູນໃຈຢູ່ທຸກວັນແລງເຊົ້າ ອະທິຖານເ ຖິງທ້າວອົງບິດາເທວະລາດ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ຟ້າ ໃຫ້ຫຼິງລ່ຳຄ່ຳແລງ ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງ ເຊີນອ່ານພະຄຳພີ

ຍ້ອນບໍ່ເອົາພະທຳຮ້ອຍໃນຫົວໃຈເພື່ອສົມທຽບ ເອົາແຕ່ປຽບແລ້ວກະແກ້ຄວາມເວົ້າບໍ່ໃຫ້ຄາ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຢາບ້າຫຼືຢາຝິ່ນເຮໂຣອິນ ມີທັງການລວງຕົວະ ລ່ວງປະເວນີພ້ອມ ມີທັງການທຳລາຍຂ້າກະຫຼາຍ ອັນນັບບໍ່ຂວາຍ ໂອ້ຍ ໂລກນີ້ຈັ່ງແມ່ນຊວຍ ມີແຕ່ຄວາມຊົ່ວຊ້າບໍ່ຫັນໜ້າໃສ່ພະທຳ ບາງຄົນຊ້ຳມີແຕ່ນົບອະທິຖານ ແຕ່ບໍ່ລົງມືເຮັດລະສິ່ງໃດອັນພໍດີ ໂອ້ຍ ລະຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ມີຮອດຍົນຕຳຕຶກໃຫຍ່ ໂອ້ຍ ຄວາມເສ ຍຫາຍມອດໄໝ້ ໃຈເອີຍບໍ່ທ່ຽງທຳ ພະຍາກອນເພິ່ນຢ້ຳວ່າໂລກຊິເກີດອົນລະຫົນ ຝ່າຍມະໂລກັນລຸກລວກລົນເພມ້າງ ໃຜຜູ້ທຳການສ້າງລະຄວາມດີຈັ່ງຊິລອດ ໃຜຜູ້ທຳຊົ່ວຊ້າຊິຕາຍຖິ້ມຖືກເຜົາ ອົງພະເຈົ້າຊິ ເປັນຜູ້ຕັດ ສິນພານອໍລີນ ເມຊີອາຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຜ່ອຍ ຄືຈັ່ງແມງຫິ່ງຫ້ອຍເຫັນແສງແລ້ວຈັບຍາກ ລຳບາກຜູ້ຊົ່ວຊ້າບໍ່ຫັນໜ້າໃສ່ພະທຳ ຜູ້ລ່ວງລ້ຳບໍ່ມີເວດສົງສານ ຍ້ອນຊາຕານຄວາມຄິດຄອບງຳງວມໄວ້ ຂໍ້ບັນຍັດ ສິບອັນໃຫ້ບໍ່ສົນໃຈຊິໂອ້ອ່າວ ເວົ້າແລ້ວແຮ່ງສາມຫາວ ຂຶ້ນເດືອນດາວກໍໄດ້ ໃຈເຈົ້າພັດຕື່ມແຂງ ເລີຍກັນແກ້ງລືມຮອດພະບິດາເລີຍ ບໍ່ມີຄວາມຮັກ ວອດວາຍທຳລາຍມ້າງ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສົງຄາມຢູ່ປາເລສໄຕນ໌ແລະປະເທດອາຣັບທີ່ເຮົາເຫັນໃນຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ມີຄວາມເປັນມາອັນຍືດຍາວແລະກະຍາວນານ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ ຄົນສອງຊົນຊາດສ ອງກຸ່ມທີ່ກຳລັງຂັດແຍ້ງກັນນີ້ ມີຮາກຖານທີ່ມາຈາກພໍ່ດຽວກັນ ເປັນປະເທດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເປັນພີ່ເປັນນ້ອງກັນ ຫຼັງຈາກສະໄໝຂອງໂນອາຄົນທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ ລູກຫຼານຂອງເຂົາກໍສືບຕໍ່ຄວາມເຊື່ ອນີ້ຕໍ່ມາ ຫຼືລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງໂນອາຊື່ເຊມ ມີລູກຫຼານສືບຕໍ່ກັນມາ ຈົນເຖິງຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ອັບຣາມ ຫຼືອັບຣາຮາມ ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເອີ ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ ອານາບໍລິເວນນີ້ໃນອະດີດເອີ້ນວ່າເມໂ ຊໂປເຕເມຍ ອັບຣາຮາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າສືບຕໍ່ມາຈາກບັນພະບຸລຸດຄືໂນອາ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບອກໃຫ້ເຂົາຍ້າຍອອກຈາກເມືອງເອີ ເພື່ອໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ສຳລັບການສ້າງຊາດໃໝ່ ຊຶ່ງຈ ະຕັ້ງຢູ່ໃນປາເລສໄຕນ໌ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄືປະເທດອິດສະຣາແອນແລະປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນຈໍແດນ ເລບານອນ ເຫດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກອັບຣາຮາມ ກໍເພາະເຂົາເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງໂລກແລະ ຈັກກະວານ ຜູ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີຜູ້ໄຖ່ໂລກມາເກີດໃນໂລກ ເພື່ອໄຖ່ມະນຸດທຸກຄົນຈາກບາບຂອງເຂົາ ແຜນການນີ້ໄດ້ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ມະນຸດຄູ່ແລກຄືອາດຳແລະເອວາ ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ອັບ ຣາຮາມວ່າ ຈົ່ງປະຖິ້ມບ້ານເມືອງຂອງເຈົ້າ ວົງຕະກູນຂອງເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວບິດາຂອງເຈົ້າ ເພື່ອໄປຍັງດິນແດນທີ່ເຮົາຈະສຳແດງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ແ ກ່ເຈົ້າ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງເຈົ້າເລື່ອງລື ແລະເຈົ້າຈະເປັນພຣະພອນ ເຮົາຈະອວຍພອນບັນດາຜູ້ທີ່ອວຍພອນເຈົ້າ ທຸກຊາດທົ່ວໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນຜ່ານທາງເຈົ້າ ຄຳສັນຍານີ້ບອກວ່າ ພຣະຜູ້ໄຖ່ໂລ ກຈະມາເກີດຈາກເຊື້ອສາຍຂອງເຂົາ ຂະນະນັ້ນອັບຣາຮາມອາຍຸໄດ້ 75 ປີແລ້ວ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຄ່ອຍເລືອກອັບຣາຮາມແລະລູກຫຼານຂອງເຂົາມາເປັນຊົນຊາດພິເສດ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຄວາມດີທີ່ແຕກຕ່າ ງໄປຈາກຄົນອື່ນ ແຕ່ເພາະພຣະເຈົ້າຮັກອັບຣາຮາມ ເພາະເຂົາມີຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແລະເຂົ້າໃຈແຜນການຂອງພຣະອົງ ຮູ້ວ່າພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຮັດໜ້າທີ່ອັນໃດ ລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສືບທອດເຈດຕະນາລົມນີ້ຢ່າງຍາວນານນັບພັນປີ ໂດຍເລີ່ມຈາກຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າກ່ອນ ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເດີນທາງໄປຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໄວ້ ອີຊາກມີລູກຢູ່ສອງຄົນຄື ຢາໂຄ ບ ຫຼື ຢາກອບ ແລະ ເອຊາວ ຫຼື ອາຊໍ ຢາໂຄບເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ສ່ວນເອຊາວບໍ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງແຜນການທີ່ພໍ່ແມ່ສັ່ງສອນ ຢາໂຄບມີລູກຢູ່ 12 ຄົນ ຊຶ່ງຕໍ່ມາກໍຄືຕົ້ນຕະກູນທັງ 12 ເຜົ່າຂອງປະເທດອິດສະຣາເອນບູຮາ ນ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດເປັນປະເທດໃຫຍ່ ຄົນທັງ 12 ເຜົ່າໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບຈາກຈຳນວນ 70 ກວ່າຄົນ ເວລາຜ່ານໄປ ເຂົາໄດ້ມີລູກຫຼານມາກມາຍ ຈົນກະທັ່ງລັດຖະບານຂອງອີຢິບສະໄໝນັ້ນ ເລີ່ມ ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຄົນອິດສະຣາເອນຈະກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ແລະຮ່ວມມືກັບສັດຕູເພື່ອຍຶດປະເທດອີຢິບເສຍ ຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນເປັນທາດເຖິງ 400 ປີ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ໂມເຊດຜູ້ນຳຂອງຊາວຢິວ ໄດ້ນຳປະຊາຊົນອອກມາຈາກອີຢິບໄປຕັ້ງປະເທດໃໝ່ ດ້ວຍການຫວນຄືນກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນຄານາອານທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາໄວ້ເມື່ອ 400 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ປະເທດອິດສະຣາເອວຈຶ່ງຖືກຳເນີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ ມາ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກແຜ່ນດິນຄານາອານເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດໃໝ່ນີ້ ກໍເພາະຈຸດນັ້ນເປັນສູນກາງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ 3 ທະວີບ ຄືທິດເໜືອ ທະວີບຢູໂຣບ ທິດຕາເວັ ນອອກ ທະວີບເອເຊຍ ແລະທິດໃຕ້ ທະວີບອາຟຣິກາ ດິນແດນແຖບນີ້ນີ່ເປັນເມືອງຜ່ານຂອງສາມທະວີບມາດົນແລ້ວ ເມື່ອພຣະຜູ້ໄຖ່ມາເກີດ ທີ່ນີ້ກໍຈະເປັນສູນກາງທີ່ຈະກະຈາຍຂ່າວດີໄປສູ່ຊາວໂລກໄດ້ທຸກທິ ດ ໃນຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ສື່ສານຂອງພຣະອົງມາແຈ້ງແກ່ປະຊາຊົນເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່ຜູ້ຈະມາເກີດຢູ່ໃນໂລກຕະຫຼອດມາບໍ່ໄດ້ຂາດ ໂດຍໄດ້ແຈ້ງວ່າ ພຣະອົງຈະມາເກີດກັບຍິງສາວພົມມະຈ າລີ ຈະມາເກີດຢ່າງຕ່ຳຕ້ອຍ ຂະນະທີ່ຄົນຢິວຄາດຫວັງວ່າ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຈະມາເກີດເປັນກະສັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ເໝືອນກັບກະສັດດາວິດຜູ້ສ້າງຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ພຣະຜູ້ໄຖ່ອົງນີ້ມີເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ ຈະມາ ເກີດໃນໝູ່ບ້ານເບັດເລເຮັມ ບ້ານດຽວກັບດາວິດ ຈົນເຖິງວັນນັ້ນມາເຖິງເມື່ອ 2,000 ປີທີ່ແລ້ວ ພຣະອົງຜູ້ໄຖ່ມະນຸດໄດ້ມາເກີດໃນປະເທດອິດສະຣາເອວ ໃນໝູ່ບ້ານເບັດເລເຮັມ ແຕ່ປະຊາຊົນຫຼືແມ້ແຕ່ຜູ້ປົກຄອງ ບ້ານເມືອງກໍບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ ມີແຕ່ຊາວບ້ານຍາກຈົນໃນຊົນນະບົດ ສິ່ງທີ່ໜ້າເສຍໃຈທີ່ສຸດກໍຄື ຄົນຢິວຫຼືຊີວິດນິລັນອິດສະຣາເອວປະຕິເສດບໍ່ຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ ຈຶ່ງຮ່ວມມືກັບທະຫານ ໂຣມັນຈັບພຣະເຢຊູໄປປະຫານ ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຈາກຄວາມຕາຍ ສະເດັດກັບຄືນສູ່ສະຫວັນແລ້ວ 70 ປີຕໍ່ມາ ປະເທດອິດສະຣາເອນທີ່ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໄດ້ລົ້ມສະຫຼາຍ ປະຊາຊົນໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄ ປທົ່ວໂລກເປັນເວລານານກວ່າ 1,800 ປີ ລາຍການໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເລື່ອງນີ້ມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາໝົດພໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາ ກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ